वयं द्वितीय अध्याये सप्तति किल सप्ततितमश्लोकः एकवारं पूर्वश्लोकं वदामः षट् नवषष्टितमश्लोकः या निशा तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः अग्रिमश्लोकं पठामः आपूर्यमाणमचलः प्रतिष्ठम् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् आपूर्यमाणमचलः प्रतिष्ठम् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमाप പ്രവിശന്തി യദ്വത് സമുദ്രമാപ്രവിശന്തി യദ്വത് സമുദ്രമാപ്രവിശന്തി യദ്വത് സമുദ്രമാപ്രവിശന്തി യദ്വത് ആപൂര്യമാണമചല പ്രതിഷ്ഠം ആപൂര്യമാണമചല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत्कामायम् प्रविशन्ति सर्वे तद्वत्कामायम् प्रविशन्ति सर्वे तद्वत्कामायम् प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामि सशान्तिमाप्नोति न कामकामि सशान्तिमाप्नोति न कामकामि सशान्तिमाप्नोति न कामकामी इदानीं पदच्छेदं कुर्मः आपूर्यमाणम् അചലപ്രതിഷ്ഠം പശ്യതു ആപൂര്യമാണം അചലപ്രതിഷ്ഠം ആപൂര്യമാണം അചലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപഹ സമുദ്രം ആപഹ സമുദ്രം ആപഹ പ്രവിശന്തി പ്രവിശന്തി എവ പ്രവിശന്തി യദ്വത് എവമേവ യദ്വത് अनन्तरं तद्वत् कामायं कामाः एयं कामाः एयं कामायम् अनन्तरं प्रविशन्ति सर्वे सः शान्तिमवाप्नोति शान्तिम् आप्नोति शान्तिम् आप्नोति सेवेण्टि महोदय शान्तिम् अवाप्नोति शान्तिम् आप्नोति न कामकामी न कामकामी इदानीं पश्यतु पदच्छेदम् एकवारं वदामि आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे सः शान्तिम् ആപ്നോതി ന കാമകാമി ഇതാനും ആപൂര്യമാണം इति अस्ति अकारान्तपुल्लिङ्गद्वितीय एकवचनम् अचलप्रतिष्ठम् अकारान्तपुल्लिङ्गद्वितीय एकवचनं समुद्रम् अकारान्तपुल्लिङ्गद्वितीय एकवचनं समुद्रः इति अस्ति समुद्रम् आपः अप् इति पकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथम बहुवचनं पश्यतु आपः अनन्तरं प्रविशन्ति प्र इति उपसर्गः विश् इति धातुः परस्मैपति कर्तरि लेट् प्रथमपुरुष एकवचनं यद्वत् अव्ययं तद्वत् अव्ययं कामाः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम बहुवचनं यम् यत् शब्दः दकारान्त सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं द्वितीय एकवचनं सर्वैः बहुवचनं सर्व सर्वनामशब्दः बहुवचनं सः वयं जानीमः एव दकारान्त पुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं सः तौ ते इति अस्ति किल शान्तिम् इकारान्त स्त्रीलिङ्गद्वितीय एकवचनं प्रथमं किं भवेत् वयं पठितवन्तः गतदिने शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तयः आप्नोति आप्लुर् इति धातुः अस्ति परस्मैपथि कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचनं कामकामी कामकामिन् शब्दः गुणी गुणिन् शब्दः एवमेव कामकामी कामकामिन् नकारान्तशब्दः नकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं सामान्यतया इदानीं पदसंस्कारः अभवत् अग्रे पश्यतु पद एकैकपदस्य अर्थः आपः इत्युक्ते कः अर्थः जलं जलम् आपः इत्युक्ते जलम् अपः बहुवचने अस्ति तस्मात् जलानि इत्यर्थः अनन्तरम् आपूर्यमाणम् आपूर्यं पूरयति केन पूरयति जलेन आपूर्यमाणम् इत्युक्ते ജലേന സമ്പൂർണം ഇത്യർത്ഥ ജലേന സമ്പൂർണം ആപൂര്യമാണം ഇത്യുക്തെ ജലേന സമ്പൂർണം ആപൂര്യമാണം അനന്തരം കിമസ്തി അചലപ്രതിഷ്ഠം നിശ്ചലസ്ഥിതം ഇത്യർത്ഥ നിശ്ചല നിശ്ചലസ്ഥിതം അചലപ്രതിഷ്ഠം നിശ്ചലം തിഷ്ടതി സമുദ്രം ഇത്യുക്തെ സമുദ്രഹേവ സാഗരം യദ്വത് इत्युक्ते यथा येन प्रकारेण अथवा कथं प्रविशन्ति गच्छन्ति तद्वत् ता तादृशरीत्या सर्वे इत्युक्ते सकल सर्वे कामाः इच्छाः अभिलाषाः इयं यं पुरुषं प्रविशन्ति यान्ति तत्र प्रविशन्ति सः सः पुरुषः शान्तिं सुखं शान्ति इत्युक्ते सुखम् आप्नोति प्राप्नोति अथवा लभते कामकामी न भोगासक्तः कः अर्थः इदानीं सः सामान्यतया तस्य अन्वयः एवम् आगच्छेत् किल पश्यतु आपः जलम् आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं सर्वं समुद्रस्य विशेषणमस्ति आपूर्यमाणं अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति सः शान्तिम् आप्नोति कामकामी न कामकामी न प्राप्नोति इत्यर्थः कः शान्तिं प्राप्नोति इति वदति पश्यतु समुद्रः सर्वतः अपि जलैः आपूर्यमाणः भवति समुद्रः सर्वस्थानतः अपि जलम् आगच्छति इति कारणेन पूरितः भवति तथापि सः अचलं तिष्ठति तदापि किं न भवति तस्य कोऽपि भेदः नास्ति एवं सर्वेपि कामाः यं प्रविशन्ति सर्वकामाः यस्मिन् प्रविशति किन्तु तस्य कोऽपि भेदः नास्ति सः शान्तिं प्राप्नोति भोगे आसक्तः तु शान्तिं न प्राप्नोति इदानीं सामान्यतया किम् उक्तवन्तः कः शान्तिं प्राप्नोति कः शान्तिं न प्राप्नोति तस्य एकम् उदाहरणं वदति उदाहरणं ददाति सः एकम् उदाहरणं वयं लोके सामान्यतया पश्यामः एकम् उदाहरणं समुद्रः अस्ति समुद्रे बह्व्यः नद्यः आगच्छन्ति प्रविशन्ति किल भिन्नभिन्ननद्यः आगच्छन्ति किन्तु नदी समुद्रे प्रविशति इति कारणेन नदी समुद्रं प्रविशति इति कारणेन समुद्रस्य कोऽपि भेदः भवति वा समुद्रे जलम् अधिकं दृश्यते वा न जलं न्यूनं दृश्यते वा न समुद्रे जलस्य वर्धनम् अथवा जलम् अधिकं भवति न्यूनं भवति तत्र किं किं प्रविशति इति कस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति सत्यं किल वयम् एतत् स्वाभाविकतया वयं पश्यामः अस्माकं नेत्राभ्यां वयं द्रष्टुं शक्नुमः समुद्रं प्रति एव सर्वे सर्वाः नद्यः गच्छन्ति सर्वाः नद्यः तत्रैव प्रविशन्ति किन्तु कोऽपि भेदः न तस्य स्वभावे वा समुद्रजलस्य रुचिः का लवणरुचिः अस्ति किन्तु एक गङ्गानदी प्रविष्टवती तेन कारणेन तस्य रुचिपरिवर्तनं भवति वा न तस्य तु समानमेव अस्ति तस्य रुचिः पूर्वमासीत् सा एव रुचिः अधुनापि अथवा तस्य सैस् वर्धनं भवति वा न इत्युक्ते कः अर्थः सम्पूर्णमपि स्वीकृत्य सः कुत्र स्थापयति तस्य अन्तः स्थापयितुं शक्नोति किञ्चिदपि विकारः बहिः न प्रकटयति किल यद्यत् आगच्छति सर्वमपि अन्तः गच्छति सर्वं स्वीकरोति एव सर्वस्यापि सः निराकरणं न करोति तथापि तस्मिन् कोऽपि परिवर्तनं नास्ति तत्र किञ्चिदपि परिवर्तनं नास्ति तदेव उदाहरणरूपेण ददाति समुद्रः एवमस्ति तद् उदाहरणमेव तस्य एवं न चिन्तनीयं तत्र किम् एतत् किं तद् तदर्थं न उक्तं समुद्रस्य कोऽपि भेदः अस्ति वा तावदेव कोऽपि भेदः नास्ति एतावत्यः नद्यः प्रविशन्ति चेदपि बह्व्यः नद्यः तत्र प्रविशन्ति चेदपि समुद्रस्य कोऽपि भेदः नास्ति तत् स्पष्टमस्ति एवमेव कः अस्ति इति वदति कस्मिन् सः एवमेव योगी अथवा एवमेव सन्न्यासी यथार्थसन्न्यासी अथवा यथार्थयोगी अथवा स्थितप्रज्ञः सः कीदृशः अस्ति एतादृशः एव अस्ति कीदृशः तस्मिन् किमपि आगच्छतु तस्य कोऽपि भेदः न आगच्छति तस्य शान्तिः तस्य समाधानं तस्य सन्तोषः तस्य आनन्दः तस्य आधारः कः सः एव तदेव समुद्रेण सह उदाहरणं दत्तवान् समुद्र अहम् उक्तवान् किल समुद्रस्य रुचिपरिवर्तनं न भवति समुद्रस्य स्वभावपरिवर्तनं न भवति समुद्रस्य रूपपरिवर्तनं न भवति किमपि न भवति तस्मिन् किन्तु स्वीकरोति वा न वा स्वीकरोति एवमेव योगी अस्ति सः अस्मिन्नेव लोके जीवनं करोति सर्वविधकामाः सर्वविध अभिलाषः सर्वविध आग्रहः तस्मिन् प्रविशति किन्तु किं भवति तत्र लयं प्राप्नोति अवगतम् तस्य विरुद्धं करोति इति चिन्तयतु तत्र किं भवति किञ्चित् तत्र तस्मिन् कोऽपि स्वभावपरिवर्तनम् आगच्छति तेन अवगतं किमपि इदानीं तस्य पासिटिव् वा भवतु नेगेटिव् वा भवतु सः करोति इत्युक्ते कः अर्थः पासिटिव् भावात्मकं भवतु अभावात्मकं भवतु सः प्रकटयति चेत् तस्य कः अर्थः प्रकटयति चेत् तस्मिन् तत् प्रविष्टम् इत्यर्थः तस्य स्थितप्रज्ञता नास्ति तस्य बुद्धिः स्थिरा नास्ति कारणम् यदा एषः कामः प्रविष्टः तस्मिन् कोऽपि विकारः आगतः एतत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः इत्युक्ते तत् कथं स्वीकरोति इति सः न उक्तवान् पासिटिव् स्वीकरोतु नेगेटिव् स्वीकरोतु तस्य विषयः नास्ति कामः तस्मिन्नपि प्रविशति किन्तु किं भवति तद् तत् तस्मिन् लयं प्राप्नोति तत् किमपि भवितुं न शक्नोति तत् किमपि कर्तुं न शक्नुमः तस्य अन्तरङ्गं प्रति गच्छति तत्र समाप्तं तस्य स्वभावः कथं तस्य स्वभावः तस्मिन् कोऽपि परिणामः तेन न भविष्यति इत्यर्थः केन अभिलाष इच्छा काम तस्य प्रवेशेन यः योगी अस्ति तस्मिन् कोऽपि परिवर्तनं न भवति इति तस्य अर्थः तस्य उदाहरणत्वेन सः किं दत्तवान् समुद्रम् उदाहरणत्वेन दत्तवान् कारणं समुद्रमपि एवमेव वयं द्रष्टुं शक्नुमः अन्यदपि समुद्रम् उदाहरणं ददाति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः समुद्रं कथमस्ति विशालमस्ति वेगयोगी हृदयं कथं भवेत् उदाहरणानि पश्यतु कथम् उदाहरणानि ददाति इति तस्य हृदयं कथं भवेत् विशालं भवति यः किमपि आगच्छतु सर्वमपि स्वीकर्तुं तत्र स्थानमस्ति किल तत्र तथैव उदाहरणमस्ति सर्वस्य रिजेक्ट् करोति इति नास्ति तादृशमपि शक्यते किल इदानीं कामः न स्वीकरोति इत्यस्य अन्यरीत्या अपि वक्तुं शक्नुमः कथं यद्यद् आगच्छति सर्वस्य अपोस् करोतु सर्वमपि विरोधं करोतु सः न स्वीकरोति सः तदा अपि सः स्वीकरोति इत्येव तदा सः न स्वीकरोति इति अर्थः नास्ति कारणम् एकवस्तु स्वीकरोति न स्वीकरोति इति कुत्र तेन कारणेन तस्मिन् कोऽपि विकारः भवति वा न वा इत्येव प्रश्नः इदानीम् अत्र चर्चा कस्मिन् विषये करोति बुद्धि मनः इन्द्रियाणि एतत् सर्वमेव करोति किल यदा तस्मिन् कामकारणेन अभिलाषकारणेन इच्छाकारणेन तस्मिन् किमपि परिवर्तनं भवति इत्युक्ते तस्य अर्थः कः तत्र किञ्चित् चलनं भवति चेत् कः अर्थः सः स्थितप्रज्ञः नास्ति सः स्थितप्रज्ञः भवितुं न शक्नोति एकः योगी कथमस्ति इति लक्षणं वदति समापयति इदानीं स्थितप्रज्ञलक्षणं तदा अन्तिमं सः वदति एकः समुद्रः एव अस्ति सः समुद्रं द्र पश्यामः चेत् कथं भवति भवन्तः समुद्रस्य अन्तः अन्तः अन्तः गच्छन्तु समुद्रतीरे वयं बहु किं तरङ्गान् द्रष्टुं शक्नुमः तरङ्गः इत्युक्ते वेव् वयं द्रष्टुं शक्नुमः किन्तु अन्तः अन्तः अन्तः यदा गच्छामः समुद्रं कथं भवति शान्तं भवति यत्र शान्तं समुद्रमस्ति तस्य अर्थः कः डेप्त् अस्ति अगाधता बहु सम्यक् भवति तत्र बहु अगाधं समुद्रं भवति किन्तु तत्र कथं भवति समुद्रः शान्तः भवति कारणं किं समुद्रः समुद्रतीरे किमर्थं चलति एतत् अस्माकं जीवने अपि एतस्य सम्बन्धः अस्ति तेन कारणेन एव वदामि समुद्रतीरे जलं चलति किल तरङ्गाः बृहत् बृहत् तरङ्गाः आगच्छन्ति कथं च तरङ्गाः वायुकारणेन किल वायुः अस्ति समुद्रस्य अन्ते वायुः नास्ति वा अस्ति किन्तु तत्र केन कारणेन न चलति गभीरता अस्ति तावत् जलं चालयितुं वायुना न शक्यते वायुमध्ये कीदृशी शक्तिः अस्ति तस्य अपेक्षया अधिक डप्त् अधिकशक्ति अधिक अगाधता कस्य अस्ति समुद्रस्य अस्ति एवमेव एकयोगी अपि एकयोगीं यदा वयं पश्यामः योगिनं यदा पश्यामः तस्मिन् समये वयं किमपि अवगन्तुं न शक्नुमः कदाचित् अस्माकं पुरतः किमो सः अपि सम्भाषणं करोति सः अपि बहु वदति सः अपि सामान्यः इव जीवनं करोति किल सः किं विशेषेण स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इति पृष्टवान् स्थितप्रज्ञस्य वस्त्रविषये उक्तवान् वा वयम् इदानीम् एतत् सर्वं सरलमिति न चिन्तनीयं सरलम् इत्युक्ते लघु इति न चिन्तनीयम् एकसन्न्यासिनं वयं कथम् अवगच्छामः तदर्थमेव अहं तत् तादृशार्थं वदामि एकः सन्न्यासी अस्ति वयं कथं सन्न्यासी इति अवगतवन्तः वेषः तस्य वस्त्रं दृष्ट्वा वयं सन्न्यासी इति वयं वदामः खलु किन्तु वेषकारणेन न सः सन्न्यासी तस्मिन् काषायवस्त्रमस्ति वा नास्ति वा इति भिन्नविषयः तस्य अन्तरङ्गं कथं भवेत् सः एव योगी इति वदति अथवा सः कस्मिन् स्थाने अस्ति इति विचिन्त्य अस्माभिः न चिन्तनीयम् आश्रमे अस्ति चेत् वयं चिन्तयामः सः सन्न्यासी वयं सामान्यतया वदामः खलु ओ सः सन्यासी अस्ति तेन एतत् सर्वं न करणीयम् एवं कोऽपि अर्थः नास्ति सन्यासी भवतु अथवा सामान्यमनुष्यः भवतु सर्वेषामपि कार्याणि तु समानानि एव सन्न्यासम् इति सः स्वीकरोति तद् बहिः किमर्थं सः स्वीकरोति बहिः स्वीकरणस्य कारणं किम् अन्तरङ्गसन्न्यासम् अस्ति अन्तरङ्गसन्न्यासं स्थिरं भवितुमेव बहिः सः बहूनि कार्याणि करोति तद् विना केवलं बहिः करोति चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति अस्माकं समीपं वदति भवान् शान्तिमिच्छति चेत् यः मोक्षं प्राप्नोति इति वदति योगी एव मोक्षं प्राप्नोति इति उक्तवान् अथवा सन्न्यासी एव मोक्षं प्राप्नोति इति उक्तं सन्यासी इत्युक्ते कः सम्यक् न्यसति इति सन्यासी न्यसति इत्युक्ते त्यजति त्यागः सम्यक् यदा त्यजति सम्यक् त्यजति इत्युक्ते कः किञ्चित् त्यजति इति नास्ति तत्र त्यक्तवान् चेत् त्यक्तवान् तावदेव अन्यत् तस्मिन् विषये चिन्तनं नास्ति अस्माकं सर्वेषां किं वयम् अस्माकं पर्सेण्टेज् अस्ति फिफ्टि पर्सेण्टेज् त्यजामः एय्टि पर्सेण्टेज् त्यजामः नवति पे एवं नास्ति भवन्तः एतत् मध्ये एतस्य उदाहरणरूपेण एका कथा अस्ति रामायणे एका सुन्दरकथा अस्ति यदा समुद्रलङ्घनं करणीयम् अभवत् सीता अपहरणानन्तरं रावणः सीतां स्वीकृत्य लङ्कां गतवान् ये दक्षिणदेशं प्रति गतवन्तः अन्वेषणार्थं तस्य नेता आसीत् आञ्जनेयः हनुमान् हनुमान् जाम्बवान् नीलः तादृश बहवः मिलित्वा दक्षिणदेशं प्रेषितवन्तः ते कारणं सीता तत्रैव आसीत् अन्ते ज्ञातवन्तः तदा सीता लङ्कायाम् अस्ति इति अवगतवन्तः तदा लङ्कां प्रति कूर्दनं करणीयं केनापि लङ्कां प्रति गन्तव्यं शतं योजना अस्ति योजना इत्युक्ते एकं मेषर्मेण्ट् अस्ति किलोमीटर् इति वदामः मैल् इति वदामः एकयोजना इति वदति पूर्वकाले तत्र शतं योजना सन्ति कुतः भारतात् श्रीलङ्कापर्यन्तम् अथवा तस्मिन् समये सर्वं भारतस्य एव आसीत् तत् समुद्रस्य दूर तस् मध्ये शतं योजना कः गच्छति सः एतत् कर्तुं शक्नोति अपि एकैकः तत्र वदति रामायणे अस्ति एकः वदति अहं पञ्चाशत् योजनां गच्छामि इति इत्युक्ते मम अपि शक्तिः अस्ति इति प्रकटयितुम् सः तथा जाम्बवान् वदति पञ्चाशत् योजनां गच्छति चेत् किं प्रयोजनं समुद्रमध्ये एव वदति समुद्रस्य मध्ये एव भवति किल पञ्चाशत् योजनां गच्छति यत् एवम् एकैक अशीति योजनां गच्छामि नवति योजनां गच्छामि अन्ते जाम्बवान् वदति नवनवति योजना गच्छति चेदपि प्रयोजनं नास्ति नवनवति योजनां गच्छति चेदपि भवान् समुद्रे एव पतति शतं योजना तत्र कूर्दनं करोतु तदपि न पर्याप्तं पुनः प्रत्यागमनं गमनमपि करणीयं तद् कर्तुम् अस्मासु एकः एव योग्यः अस्ति आञ्जनेयः एव तत् कर्तुं शक्नोति हनुमान् एव कर्तुं शक्नोति इति उक्त्वा तस्य प्रोत्साहनं करोति आञ्जनेयस्य तत् किमर्थम् उक्तवान् तत्र जाम्बवतः एकं वाक्यमस्ति जाम्बवान् उक्तवान् किं नवनवति पर्सेण्टेज् करोति चेदपि प्रयोजनं नास्ति शान्ति समाधानं सन्तोषः कुतः आगच्छति शतप्रतिशतमपि यदा करोति तस्मिन् समये एव प्राप्नोति शतप्रतिशतं कर्तुं प्रयत्नः करणीयः अस्माभिः शतप्रतिशतं त्यागः करणीयः कथं कर्तुं शक्नुमः किञ्चित् किञ्चित् प्राक्टीस् करणीयम् एकस्मिन् दिने सम्पूर्णम् एवं करोतु इति न एकसमये सम्भवति तदपि एतस्मिन् विषये तस्य शाङ्करभाष्ये महती चर्चा चलति समयविषये कस्मिन् समये मोक्षं प्राप्नोति इति पृच्छति एवं यदा वदति पूर्णतया त्यागः अथवा सन्न्यासः त्यागः करणीयः तदा एव शान्तिः भवति इति वदति एवं चेत् ज्ञानप्राप्ति अनन्तरम् अथवा कियान् समयः आवश्यकः इति पृच्छति किमर्थं शान्तिनिमित्तं शान्तिप्राप्तिनिमित्तं सन्तोषनिमित्तम् अथवा मोक्षप्राप्तिनिमित्तं कियान् समयः आवश्यकः तदा तत्र वदति समयः एव न आवश्यकः कारणं किम् तत्र समयस्य एव कल्पना नास्ति अवगतं कथं तत्र उत्तरं वदति समयस्य कल्पना कुत्र भवतः इन्द्रियाणां भवतः मनसः किल भवतः यदा भवान् इन्द्रियाणां लोकतः उपरि गच्छति मानसिकलोकतः भवान् उपरि गच्छति बुद्धिलोकतः भवान् उपरि गच्छति भवतः प्रज्ञा यदा स्थिरं भवति तदा पुनः तत्र समयः समयः नास्ति समयः इति अस्माकं सङ्कल्पः एव अस्ति वा नास्ति वा वयं तु जानीमः किल भारते इदानीं प्रातःकालः अत्र इदानीं रात्रिकालः कथं भूमिमध्ये एव समयद्वयमस्ति एतत् सत्यमस्ति चेत् समयः इति सत्यमस्ति चेत् सत्यमेकमेव भवति दशसत्यं न भवति किल अत्रापि तदपि सत्यम् एतदपि वयम् अनुभवामः अथवा अत्रैव वयं पश्यतु एकवारं वयम् एकघण्टा पृष्ठतः कुर्मः किल कस्मिन् मासे कदापि एकघण्टा पृष्ठतः करोति एकघण्टा अग्रे करोति मार्च् मासे एवमेव इतः कालिफोर्निया गच्छतु तत्र घण्टात्रयं पृष्ठतः अस्ति इदानीम् इदानीं वयं वदामः अत्र कः समयः अत्र इदानीम् अष्टवादनं अष्टवादनम् अभवत् इदानीम् अष्टवादनं वदामः कालिफोर्निया जनानाम् इदानीं कः समयः अपि कः समयः शुद्धः कः समयः सत्यं समयः इति यदस्ति तदस्माकं अस्माकं सङ्कल्पः एव तद् पुराणे वदति पुराणे बहु सम्यक् तस्मिन् विषये विवरणं करोति मनुष्यस्य एकवर्षः देवानाम् एकं दिनम् अवगतम् अस्माकम् एकवर्षः तर्टि त्री हण्ड्रेड् अण्ड् सिक्स्टि फैव् डेस् भवति तेषां किं भवति तदा एकदिनम् अप तेषाम् एकदिनस्य तावान् भेदः अस्ति ततोपि ब्रह्मणः ततोपि भिन्नम् एवम् एकैकलोकतः इदानीं पश्यतु भूमिमध्ये एव दिनरात्रभेदः अस्ति किल भूमिगोला अस्ति इति कारणेन भूमिमध्ये एव दिनरात्रभेदः आगच्छति भारते यदा दिवा भवति अमेरिकायां रात्रिः अस्ति भूमितः अन्यगृहं गच्छतु भिन्नमस्ति अन्य अन्यगृहे टैम् कन्सेप्ट् भिन्नमस्ति भिन्नभिन्नसमयाः सन्ति बस् टैम् कस्य चिन्तनमस्ति सङ्कल्पः अस्माकं सङ्कल्पः एव समयः इति तस्मिन् लोके किमर्थम् उक्तवान् यथा शान्तिः भवति इति तदर्थं पञ्चनिमेषः आवश्यकः दशनिमेषः आवश्यकः अथवा एकघण्टा आवश्यकी इति वक्तुं न शक्यते समयः एव नास्ति तत्र सङ्कल्पं कर्तुं किञ्चित् कष्टं कारणं वयम् अन्यलोके जीवनं कुर्मः किन्तु यदा कदापि वयमपि अवगन्तुं शक्नुमः पश्यतु अस्माकमपि समयसङ्कल्पः एव मम मानसिकदुःखम् अस्ति इति चिन्तयतु बहु कष्टे अस्मि समयः अग्रे गच्छति वा न गच्छति वा न गच्छति एकघण्टा इत्युक्ते अस्माकं गणनानुसृतं तर्टि अल सिक्स्टि मिनिट्स् एव किल वन् अवर् इत्युक्ते सिक्स्टि मिनिट्स् एव तद् सिक्स्टि मिनिट्स् मम दुःखः दुःखमस्ति चेदपि सन्तोषः अस्ति चेदपि समानमेव किन्तु अहं कथं फील् करोमि तत् बहु दीर्घसमयः किमपि इण्टर्व्यू निमित्तं गच्छतु तत्र पञ्चनिमेषः सः इण्टर्व्यू करोति चेत् कियान् समयः इति भवति उफ् कथं तत् समयः एव न गच्छति अग्रे किल किन्तु वयं सन्तोषे स्मः जीवने भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु वयं बहु आनन्दे भवामः तत् समये कति कथं शीघ्रं गच्छति अतिसुन्दर वयं क्षणमात्रेण गच्छति किल तत्र नारायणगुरु एकं श्लोकम् उक्तवान् श्रीनारायणगुरु मलयाळभाषायाम् अस्ति കിം പരയുടെ പാല് നുകർന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് ഒരു പതിനായിരം ആണ്ടൊരൽപ്പനേരം അറിവ് അപരപ്രകൃതിക്ക് അധീനമായാൽ അരനൊട്ടി ആയിരം ആണ്ട് പോലെ തോന്നും പര പര അപര ഇതി ജ്ഞാനദ്വയമസ്തി പര ഇത്യുക്തെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അപര ഇത്യുക്തെ ഏതസ്യ ഭൂമി മധ്യ വയം കിം കിം പ്രാപ്നുമോ തത് अपरा അപരയ്ക്ക് അധീനമായാൽ അപരബുദ്ധി ഏവ അസ്മാകമസ്തി ചെയ്ത് അരനൊടി ഇത്യുക്തെ എതാവൻ സമയ എതാവൻ സമയ കഥം ഭവതി ആയിരം ഉണ്ട് സഹസ്ര വർഷാണി ഇവ ബാധി അപര പ്രകൃതി മധ്യ ജീവനം കുറുമ്പം പരയുടെ പാല് പര ഇത്യുക്തെ സാക്ഷാത് ജ്ഞാനം പര യഹ അവഗച്ഛതി പരജ്ഞാനം യഹ പ്രാപ്നോതി തസ്യതി പറയുടെ പാല് നുകർന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് ഒരു പതിനായിരം ദശ സഹസ്ര വർഷാണി ഗച്ഛതി ചേതാവി തേഷാം കിംബോതിഥത് ഏതാവത സമയം തത്സഹൈവ സമയസ്യ സങ്കല്പ വയമേവ അനുഭവാമഹ സന്തോഷ സമയേ ദുഃഖ സമയ സത്യം കാരണം കിം യസ്മിൻ സമയേ അസ്മാകം ശാന്തി ഭവതി യസ്മിൻ സമയേ അസ്മാകം ആനന്ദ ഭവതി यस्मिन् समये अस्माकं सन्तोषः भवति तस्मिन् समये किं भवति अस्माकम् अस्माकम् अन्तरङ्गे किं भवति इन्द्रियाणि वा भवतु अथवा मनः वा भवतु मनः किं करोति किं कार्यं करोति तदानीं मनः शुद्धं भवति अथवा मनः निश्चलं भवति तत्र समयः एव न भवति वस्तुतया समयः न भवति तत्र समयः इति अस्माकं सङ्कल्पः इति कथम् अवगच्छति वा मम मनसः सङ्कल्पः इति मया उक्तम् मम मनसः सङ्कल्पः अस्ति तस्मादेव एकघण्टा इति अहम् एका गणनां कृतवान् तद् नास्ति इति अहं वदामि सत्यम् एकघण्टा इति अहं गणनां कृतवान् किन्तु सा एकघण्टा न एषा कथं तद् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कारणं वयमेव प्रतिदिनं दुःखसमये अधिकसमयमिति भाति सुखसमये क्षणं क्षणं शीघ्रं शीघ्रं गच्छति इव भाति सः अनुभवः अस्मान् किं पाठयति समयः इति अस्माकं सङ्कल्पः एव तदेव अत्र वदति त्यागः अथवा मोक्षम् अथवा सन्न्यासम् इति यः सम्यक् पालयति अथवा सः सम्यक् अवगच्छति सम्यक् सन्न्यासम् इत्युक्ते कः अर्थः सम्यक् न्यासं कस्मिन् समये सम्यक् न्यसति सः कदा सम्यक् न्यस्तुं शक्नोति सः कदा सम्यक् त्यागं कर्तुं शक्नोति सम्यक् ज्ञानं यदा आगच्छति अवगतम् ज्ञानमित्युक्ते तदेव ज्ञानमित्युक्ते पुस्तकपठनेन प्राप्नोति इति न तद् न न चिन्तनीयं ज्ञानमित्युक्ते इदानीं पश्यतु कथं तद् वदामि इदानीम् अत्र किमपि एतद् एषा दूरवाणी इदानीं केनापि अहम् आच्छादनं करोमि इति चिन्तयतु आच्छादनं करोमि इत्युक्ते पश्यतु अत्र इदानीं दूरवाणी अस्ति इति अवगच्छति वा न यदा अहम् आच्छादनं परिवर्तितवान् तदानीं किम् अभवत् दूरवाणी अस्ति इति ज्ञानम् अभवत् अभवत् एषा पूर्वम् अत्र नास्ति वा अस्ति किमर्थं वयं न दृष्टवन्तः आच्छादनमासीत् इति कारणेन समानमेव ज्ञानमिति वयं कुतश्चित् प्राप्नुमः इति न ज्ञानम् इति अन्तरङ्गे एव अस्ति अथवा सन्यासम् इति यद्वदति सम्यक् त्यागं यदा करोति सम्यक् सर्वं यदा त्यजति तस्मिन् समये किं भवति तस्मिन् सन्दर्भे आनन्दः अनुभवति आनन्दः तत्रैव अस्ति मोक्षं तत्रैव अस्ति स्वातन्त्र्यं तत्रैव अस्ति बहु उत्तम एकः सङ्कल्पः अस्ति एतेन कारणेन एव वेस्टर्न् कण्ट्रीस् मध्ये यः यत् चिन्तनमस्ति तत् चिन्तनम् अस्माकं चिन्तनं महान् भेदः अस्ति सत्यम् अत्र सन्तोषाय किं करणीयम् इति पाठयति भवताम् इन्द्रिय भवताम् अभिलाषाणां पूरणं करोतु सत्यम् अप्रोच् द्वयमेव किल अभिलाषः अभिलाषः इत्युक्ते इच्छा आग्रहः काम काम अत्र अस्ति वेस्टर्न् जनाः किं कुर्वन्ति सन्तोषनिमित्तं किं चिन्तयन्ति ते भवति उत्पद्यमानस्य कामस्य किं करणीयं पूरणं करोतु एकैककामं पूरयतु भवान् तत् एकैककामपूरणसमये अस्माकं किं भवति सन्तोषः भवति किल लघु लघु सन्तोषः भवति किन्तु किं भवति ततोपि अन्यकामः आगच्छति सत्यं एष जीवनानुभवः അല്ല അദ്യപര്യന്തം ഏഷവ ജീവനാനുഭവ സ്വസ്യാനുഭവ അന്വേഷണ വിഷയം എന്ന ചിന്തനീയ അസ്മാബി സ്വസ്യ ജീവനാനുഭവ ചിന്തനീയ മമ ജീവനെ അഹം ബാല്യകാലത്ത ഭിന്ന ഭിന്ന ആഗ്രഹം പൂർത്തിയും കുറവന്നസ്മി കിന്തു അഹം സന്തുഷ്ട അസ്മി വ ലഘു അർത്ഥം എന്നാ സ്വീകരണീയം ഓ മോ സന്തോഷ അസ്തി വക്തും കിമപ്പി കഷ്ടം കിഞ്ചിത് സമയാനന്തരം രോദനമപി കരോതി തദ്ദാ മമ पूर्ण आनन्दः अस्ति वा नास्ति कारणं किम् अहम् अवगतवान् तदा अवगन्तव्यं कार्यम् एतेषाम् अप्रोच् अपि असमीचीन अप्रोच् इति अहं न वदामि बहवः तस्मिन् विषये गवेषणं कृतवन्तः अन्वेषणं कृतवन्तः जीवनं समर्पितवन्तः सर्वं सत्यं किन्तु ते कथं सन्तृप्तिम् आनेतुं प्रयत्नं कुर्वन्ति कामपूरणं करोति एकैक इच्छायाः पूरणं करोति तदर्थं भिन्नभिन्नवस्तूनां निर्माणं करोति अथवा एवं गत्वा गत्वा तेषां मस्तके किम् अभवत् तत्र कष्टम् अभवत् ते चिन्तितवन्तः सन्तोषः कुतः भवति इत्युक्ते काम उत्पादनं कृत्वा कामपूर्तिः करोतु कियद् विपरीतम् अभवत् इति चिन्तयतु काम इदानीं तादृशप्रयत्नः चलति वा न वा सर्व अड्वर्टैस्मेण्ट् किं करोति इदानीं पश्यतु दूरवाणी अस्ति एषा एव दूरवाणी मम आवश्यकी इति किमर्थम् अस्माकम् आगच्छति किल कमर्शियल् दृष्ट्वा एव भिन्नभिन्न कमर्शियल् केवलं दूरदर्शने आगच्छति इति न चिन्तयतु भिन्नवातावरणे भिन्नभिन्नरीत्या अस्मान् बोधयति यदा अत्यन्तबाल्यकाले एव छात्राणाम् अन्तरङ्गे कथम् इदानीम् एतत् उत्पादयन्ति बहु रिसर्च् चलति एतस्मिन् विषये किल वृथा चलति इति न चिन्तयतु मम एकः मित्रम् आसीत् चेन्नैनगरे सः एकः कार्यालये कार्यं कुर्वन् अस्ति किम् अस्ति इत्युक्ते बालकानां मैण्ड् मध्ये कथं परिवर्तनं चलति इति अड्वर्टैस्मेण्ट् कम्पनी एव सा एकैकवस्तु एतत् अत्यन्तं त तस्य अन्तरङ्गे विद्यमान किमपि केमिकल् कथं केमिकल् कारणेनैव किल भिन्नभिन्न इच्छाः आगच्छन्ति तत् परिवर्तयितुं कः मार्गः इति अड्वर्टैस्मेण्ट् मध्ये ते योजयति तत् किल इदानीं भिन्नमेव मदर्स् होर्लिक्स् अथवा किं भारते बहु अत्रापि बहु सन्ति सर्व अड्वर्टैस्मेण्ट् पश्यतु वस्तुतः किं मदर्स् होर्लिक्स् अथवा किमस्ति बालानां होर्लिक्स् सर्वं सर्वं गोद गोधूमचूर्णमेव इदानीं चेत् गोधूममपि नास्ति पनसं जानाति तद् पनस अस्ति किल पनसफलं जाक् फ्रूट् जाक् फ्रूट् लोरि लोरि लोरि नयति किमर्थम् एतत् सर्वमपि कट् कृत्वा सम्पूर्णं शुष्कं कृत्वा चूर्णं कृत्वा ददाति तद् ददाति चेत् चिन्ता नास्ति उत्तमम् अनारोग्यं न भवति तत्र अन्य केमिकल्स् योजयति तदेव कष्टं नो चेत् जाक् फ्रूट् कोऽपि दोषं न करोति किन्तु एतत् किमर्थमहम् उक्तवान् इदानीं तेषां वेस्ट् ईस्ट् मध्ये भेदः कः इत्युक्ते वेस्ट् चिन्तकानाम् अन्तरङ्गे किम् अभवत् कामानां पूर्तीकरणेन ते आनन्दं प्राप्नोति सन्तोषं प्राप्नोति इति चिन्तितवन्तः वस्तुतः कामस्य काम कामना इच्छा तस्य समाप्तिः भवेत् तत् सत्यमेव द्विविधं पूर्तिः कर्तुं शक्यते एकं किं कर्तुं शक्यते तस्य पूरणं करोतु इदानीं भवतः मनसि अथवा भवत्याः मनसि एका इच्छा उत्पन्ना अहं तद् द्विविधं तद् निवारयितुं शक्नोमि एकं तस्य पूर्तिकरणं करोमि पूर्तिकरणं करोति चेत् किम् पूरयामि कामं पूरयामि पूरयति चेत् सा कामः नष्टा किल तथा किञ्चित् आनन्दः अपि भवति किन्तु ततः अन्यत् एकं भविष्यति किं भवति अन्य एकः कामः उत्पन्नं भवति तत् स्वभावः मनुष्यस्य तद्विषये ते न पठितवन्तः तस्मिन् विषये ते न चिन्तितवन्तः ते केवलं कामपूरणाय किं किं करणीयं किं करणीयं किं करणीयम् इत्येव चिन्तनं कृतवन्तः एकानन्तरम् एकम् एकानन्तरम् एक अस्माकं स्वभावेव वयम् एतत् द्रष्टुं शक्नुमः कदाचित् वयं कस्मिन्नपि स्वभावे क्रोधे किमर्थं भिन्नभिन्न एतद् मध्ये वदामि इत्युक्ते अवगमनार्थमेव इदानीं क्रोधः भवति चिन्तयतु इदानीं एतस्याः मम मध्ये कलहः भवति कोपः भवति कोप किं भवति मयि किमपि वक्तुं मम इच्छा भवति अहं वदामि तदानीम् अहं मम कोप समाप्तम् इति चिन्तयामि कोपसमापनं भवति वा तदा सा अन्यत् किमपि वदति कारणम् एतत् प्रकृतिः प्रतिकरणमस्ति तदा अहं पुनः वदामि सत्यम् एतद् एवमेव एवमेव कोपः वर्धते अवगच्छति लोभ लोभ इत्युक्ते न ददाति इति शीलः अस्माकं पुराणेषु वदति अस्माकं सर्वविधकथाः वदति एतस्य नाशार्थम् एक एव मार्गः अस्ति दानं करोतु साक्षात् आपोसिट् इति चिन्तयति कदाचित् किल साक्षात् विपरीतमिति चिन्तयति कथं मम लोभस्य नाशार्थम् दानं करोमि अस्तु मह्यं तदर्थमेव वदामि मम कृते एव अहं दानं करोमि अवगच्छति मम निमित्तमेव अहं दानं करोमि अन्यदानं सर्वम् अनावश्यकमेव वृथा एव अन्यदाने सन्तोषेण दानं न करोति चेत् तेन किञ्चिदपि प्रयोजनं न भवति तेन धनेनापि प्रयोजनं नास्ति तेन धनेन अपि किं कर्तुमिच्छति तत् कार्यं न सम्भवति कार्यं तेन केन कारणेन सम्भवति सः कति डोलराणि ददाति इति कारणेन न तस्य मनः एव तत्र कार्यं करोति तस्य वयं बहुधा वदामः किल यदा कदापि किं वदामि केचन जनाः पूर्वं यदा सुनामि अभवत् प्रलयम् अभवत् कोऽपि एकः बालकः सर्वेषां पादरक्षा शुद्धीकरणं कृत्वा धनं सम्पाद्य प्रेषितवान् सर्वे जनाः उक्तवन्तः तस्य विषये बहु उक्त किमर्थं तस्य विषये सर्वे उक्तवन्तः तस्य मनः तद्दानस्य तस्य मनः अस्ति किल तदेव बाल्यं काले अस्माभिः जनानाम् अन्तरङ्गे वर्धनीयं तदर्थमेव पूर्वकाले एवम् आसीत् दानं करोतु किल सन्ध्यावन्दनं करोति यदा तादृश उपनयनं करोति तदनन्तरं दानं करणीयम् इति एका क्रिया एव तत्र कारयति दानं राजानः भवति तै ते अपि दानं कुर्वन्ति स्म धेनुदानं किल भिन्नभिन्नदानं तत्र उत्तमकथा अस्ति कीदृशधेनूनां दानं करोति इति उपनिषत् मध्ये महती चर्चा एव अस्ति कारणं किं धेनूनां विषये न तस्य मनसः विषये चर्चा चलति तत्र किल अहम् एकवस्तु ददामि तद् अस्माभिः प्राक्टीस् करणीयम् अन्यथा न आगच्छति मम हस्ते युतकद्वयमस्ति इति चिन्तयतु एकम् अहं दानं कर्तुं शक्नोमि अहं स्वाभाविकतया किं दानं करोमि पुरातनम् अथवा अहं न इच्छामि अथवा सम्यक् नास्ति तद् न तादृशशीलः न करणीयः इति वदति पुरातनं न दातव्यम् इति कोऽपि अर्थः नास्ति तस्य अहम् इच्छामि चेदपि दातुं पठनीयं लघु लघु लघु लघु विषयेषु एतत् प्राक्टीस् कारणीयम् अन्यथा न आगच्छति दानशीलः अभ्यासं विना न आगच्छति अथवा काम तस्य पूर्तिकरणाय किं करणीयमिति वदति तद् अभ्यासं विना न आगच्छति अथवा यत्किमपि भवतु का क्रोध क्रोधस्य नियन्त्रणं कर्तुं किं करणीयमिति वदति अभ्यासः करणीयः कथम् अभ्यासः करणीयः एकवारम् इदानीं पश्यतु आवयोः मध्ये कलहः चलति सा किमपि उक्तवती मम महती इच्छा भवति वक्तुं अन्तरङ्गे आगच्छति एव नियन्त्रणं करोतु न अवगन्तव्यम् अन्ये केऽपि न इतः गच्छति चेदेव अन्ये अवगच्छन्ति किल पर्यन्तं मम अन्तरङ्गे किं चलति न ज्ञातुं भवतां ज्योतिष ज्योतिषज्ञानं किमपि नास्ति सन्दर्भेषु इतः अग्रे यद् गच्छति तस्य नियन्त्रणं करोति चेत् कलहः एव न भवति किल तादृशसामर्थ्यं तद् अभ्यासेन प्राप्तं तस्य नामेव सन्न्यासः सन्न्यासः इत्युक्ते काषायवस्त्रं धृत्वा अन्यत् अहं सर्वं त्यागं कृतवान् इत्युक्त्वा महामहा आश्रमं निर्माणं कृत्वा वासः न सन्न्यासः सन्न्यासः इत्युक्ते कः अर्थः मम काम मम क्रोध मम लोभ एतस्य सम्यक् भवान् त्यागं कर्तुं त्यागः इत्युक्ते भवान् उपेक्षां करोतु तत् कथं शक्यते अप्रोच् द्वयमस्ति तदर्थमेव अहम् उक्तवान् कामविषये एव अत्र उदाहरणम् उक्तमस्ति कामविषये किमर्थं सर्वत्र वदति इत्युक्ते काम एव अतिप्रथमः तत्र भवान् क्रोध लोभ मद मात्सर्य सर्वं भवान् अवगन्तुं शक्नोति कदाचित् काम इत्यस्य अवगमनमेव कष्टं मम काम अस्ति वा नास्ति वा इति अवगमनमेव कष्टं किल तस्मादेव अहम् उक्तवान् वेस्टर्न् चिन्तकाः किं कृतवन्तः कामपूरणार्थं ते तदेव तेषां चिन्तनस्य पूर्णता न अभवत् कामपूरणाय ते आरम्भं कृतवन्तः एकैककामं पूरयति आ सन्तुष्ट सन्तुष्टः भवति चिन्तयति न अन्यकामः आगच्छति इति एकदोषः अन्य एकदोषः कः ಅಂತ ಗತ್ವ ಕೂತ್ರ ತುಂಬ ಸಪನಿ ಇಂ ಕಾಮ ಉತ್ಪಾದ ಕರೋತಿ ಇತ್ಯ ಬಹುಷು ವಿಷಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಸ್ನ್ನ ವಿಷಯ ಉಪರಿ ಆಗ್ರಹ ನಷ್ಟ ಚಿಂತೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ನಿ ಅಸ್ತಿ ಖಲು ಇಲ್ಲ ಇಂ ಪುರುಷ ಮಹಿಳಾ ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ कदा कियत्पर्यन्तं तद् गच्छति तस्य एकं वयो वयोपरिमिति अस्ति तदनन्तरं तत् न भवितव्यं तस्य आवश्यकता नास्ति किन्तु अद्य किं करोति तस्मिन् वयसि अपि तादृश किम् इच्छा काम उत्पादनं कृत्वा अनन्तरं सन्तृप्तिनिमित्तम् अन्यान्वेषणं करोति अवगतं तेन कदापि सन्तृप्तिः न भवति एषः स्पष्टं भवति सन्तोषाय आनन्दाय एकः एव मार्गः अस्ति कः मार्गः अस्माकमेकः एकः अप्रोच् अस्ति काम एतस्य कथं निराकरणं करणीयं मय मया किं करणीयं वस्तु अस्ति काम अस्ति वस्तुविषये मया चिन्तनं न करणीयं वस्तुतत्त्व അതോ വസ്തു അസ്വീകൃത്യ ദ്വയമഭിന്ന പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യം തത്ര മയ കുത്ര പ്രയത്ന കരണീയ മമ അന്തരംഗി വിദ്യമാന വിചാരസ്യ നിയന്ത്രണം കർത്തും പഠനീയം കിമ്മപി വസ്തു പശ്യതു ചിന്തയതു മയി കാമസ് ഉത്പന്ന ഉത്പാദനം നഭവതി ചേ തത് ഏകദിനേന നഭവതി എവന്ന ചിന്തനീയം ജനാ എവമപി ബഹുമൂഢ സ്വർഗേ ഉപയോഗിച്ചു മമ കിമപി നഭവതി ഇത് വദന്തി ജനാ കിലാ किमपि न भवितव्यं कियत् प्राक्टीस् करणे तादृश प्राक्टीस् करोतु इति वदति इत्युक्ते किं लघु लघु कामनाः लघु लघु इच्छाः अस्माभिः प्राक्टीस् करणीयं कथं न आवश्यकं कथं प्राक्टीस् करणीयम् एतत् अन्तरङ्गादेव उत्पन्नं भवेत् एवं प्र कृत्वा कृत्वा किञ्चित् अनन्तरम् अस्माकं मनसि किं भवति सर्ववस्तूनि समभावेन वयं द्रष्टुं शक्नुमः बहूनां वस्तूनां लोके तस्य उपयोगे एव न वयम् उपयोगविषये वदामः किल वयम् अस्माकमेव गृहं चिन्तयतु किमर्थम् एतादृश उदाहरणानि वदाति किञ्चित् गीता प्राक्टिकल् भवेत् जीवने अस्माकं गृहे विद्यमानदूरदर्शनम् अस्माकं किं वदामि अहङ्कारस्य प्रदर्शनार्थं वा अथवा दूरदर्शनस्य उपयोगार्थं केनापि कारणेन भवतु अद्य अहं पृच्छामि अद्य अस्माकं गृहे विद्यमानदूरदर्शनम् अथवा अस्माकं हस्ते विद्यमानदूरवाणी अथवा अस्माकं यानानि कार्यानानि अथवा अन्ययानानि यत्किमपि बहूनि वस्तूनि प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं वयं जीवने अस्माकं वस्त्राणि वस्त्रस्य उपयोगः कः मम एकः संशयः एव किमर्थं वस्त्रं किमपि कारणं वदतु अहं न जानामि किमर्थं वस्त्रमस्ति सामान्यतया जनाः किमर्थं वस्त्रं मनुष्यः परिष्कारी किल अन्यमृगाणाम् अपेक्षया मनुष्यस्य परिष्कारः कोऽपि मृगं वस्त्रं धरति वा नास्ति किल कोऽपि मृगं वस्त्रं न धरति किल मनुष्यः एव वस्त्रं धरति मनुष्यः किमर्थं वस्त्रं धरति कवर् किं कवर् कर्तुम् अस्माकं कानिचन नियमाः वयमेव समाजे स्थापितवन्तः किन्तु अद्य अत्यन्त फेशन् युक्तवस्त्राणि यद् न प्रदर्शनीयं तत् प्रदर्शयितुमेव अस्ति कथं विपरीतं भवति इति उक्तवान् एक उदाहरणार्थं स्वयं वयमेव निर्मितवन्तः वस्त्रं वयमेव व्याख्यानं कृतवन्तः एतत् कवर् कर्तुमेव आच्छादनं कर्तुमेव किन्तु आच्छादनेन वयं प्रदर्शयामः सत्यम् आच्छाद्य प्रदर्शयामः किमर्थम् एतत् प्रतिवस्तु तादृशम् अभवत् अस्मिन् वयं जीवने यद्यत् उपकरणं करोति कम्प्यूटर् वयं चिन्तयामः किमर्थं द्विसहस्रं डालर् त्रिसहस्रं डालर् एवम् अग्रे अग्रे गच्छति इच्छा उपयोगः न तस्य उपयोगस्य विषयः पार्श्वे वयं व्याख्यानं कुर्मः सर्वत्र वदामः उपयोगः इति किन्तु जीवने उपयोगः इत्युक्त्वा अस्माकम् इच्छानाम् अभिलाषानां कामानां पूर्तिं वयं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः सत्यं तादृशम् उक्त्वा कस्य वञ्चनं कुर्मः स्वस्य एव वञ्चनं कुर्मः तदेव द्विविध अप्रोच् आसीत् वेस्टर्न् ईस्टर्न् मध्ये द्विविध अप्रोच् आसीत् तत्रत्य अप्रोच् कथमस्ति इत्युक्ते ऋषीणाम् अथवा तेषाम् अप्रोच् कथमासीत् पश्यन्तु भवन्तः ऋषयः कुत्र वासं लघु लघु कार्याणि चिन्तयतु तेषां बृहत् सर्वम् अनन्तरं चिन्तयतु वयं कथायां पठामः रामायणे महाभारते कुत्रापि पठामः ऋषीणां वासः कुत्र आसीत् आश्रमे आश्रमम् इत्युक्ते कथमासीत् लघु लघु कुटीरं किल पर्णं तदपि कुत्र वने सत्यं ते यावत् शक्यं प्रकृत्या सह जीवनं करोति नदीजलं पिबति फलमूलानि खादन्ति किल अनन्तरम् अधिकसमयं किं करोति ध्यानम् उपासना तादृशकार्यं करोति अन्यसमये पाठनम् अस्माकम् अद्यतनजीवनं पश्यतु वयं तेषामपेक्षया तद् न तद् न बुद्धिः ऐ क्यू अन्यत् किं किं वदामः अस्माकम् ऐ क्यू सर्वं बहु अधिकमस्ति किन्तु महाभारते एकलक्षं श्लोकाः सन्ति अस्माकम् ऐ क्यू अधिकम् अभवत् इति कारणेन वयम् इदानीं वदामः तद् एकः न लिखितवान् इति वयम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते वयं निश्चयं कृतवन्तः एकः न इति कुञ्जुकुट्टन् तम्बुरान् इति केरळे अहं जानामि सः एकः पञ्चवर्षेभ्यः षड् वर्षेभ्यः सम्पूर्णमलयाळभाषायां लिखितवान् अपयगच्छ जन्मनि लेखितुं न शक्यते इति कः उक्तवान् सः केवलं पञ्च पञ्चाद पञ्चदश स्पष्टं न स्मरामि सम्पूर्णमहाभारतं सः मलयाळे लिखितवान् अहं कर्तुं न शक्यते इति कथं वदति अति महती चर्चा महाभारतम् एकमनुष्येण लेखितुं न शक्यते कारणम् एकश्लोकम् अस्माभिः पठितुं न शक्यते तावत् गम्भीरमस्ति तत्र गम्भीरता अस्ति किन्तु किमर्थम् उक्तवान् वयमेव वदामः एकैक लघु लघु विषयेषु वयम् उक्तो उक्तो उक्तो उक्तो उक्तो उक्तो किं वद कुर्मः ततः बहु दूरं गच्छामः अस्माकं जीवने तस्य कोऽपि सम्बन्धः न भवति दानं वा भवतु ब्रह्मचर्यं वा भवतु अथवा अन्यत् किमपि एतादृशकार्याणि व्रतं वा भवतु एतत् सर्वं किमर्थम् उक्तम् अन्येषां कृते भाषणार्थं न अन्यत्र प्रकटनार्थं न स्वस्य अन्तरङ्गे मया मम अन्तरङ्गं प्रति चिन्तनं करणीयं मम काम कथमस्ति तस्य अवगमनं प्रथमं भवेत् तत्र भवान् भवतः काम तस्य अवगमनं करोति तस्य नियन्त्रणार्थं प्रयत्नं करोति तस्य नियन्त्रणं करणीयं चेत् किं करणीयम् इन्द्रियनियन्त्रणं करणीयं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तदा मनसः सुस्थितिः भवेत् किल इदानीं पश्यतु एका उत्तम किं वदामि सिक्स् प्लस् वा इदानीम् अत्यन्तनूतनम् अस्ति किम् अस्ति दूरवाणी ഐഫോൺ സിക്സ് പ്ലസ് ആഗതം ഇത് ചിന്തയതു തന്നെ സിക്സ് പ്ലസ് ആഗതം േഷാമസ്തേ സിക്സ് പ്ലസ് അസ്തി ചേ സർവേ സന്തുഷ്ട തദാനീം അന്യേക അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആഗതം സെവൻ പ്ലസ് കിമപി ഇതാനും അന്യതേകമാഗതി ഇതാനും തസ്യ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആരബ്ധവന്തഃ തേ സിക്സ് പ്ലസ് അപേക്ഷയാ കാനിചന അന്യത് കിമപി കിമപി തത്ര നൂതനം യസ്മിൻ ക്ഷണേ തത് ആഗതേവ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇതാ പൂർവം ഉക്തവാൻ एक अड्वर्टैस्मेण्ट् पर्याप्तं भवतः मनसि चलनं भवति केन कारणेन तद् केन कारणेन अस्माकम् अन्तरङ्गे चलनं भवति कामं काम एकैक कामनाः पूरयित्वा इच्छानां पूरणेन वयम् आनन्दं प्राप्तुं न शक्नुमः कारणं किं तेन मनः न तिष्ठति तेन मनः निश्चलं न भवति तस्मात् भगवान् किं वदति कृपया एतद् भवान् अवगच्छतु अनन्तरं भवान् भवतः जीवने किञ्चित् प्राक्टिकल् चिन्तयतु यत् अन्य कस्यापि कृते भवान् भवता धनं दातव्यं नास्ति अथवा भवता अन्यत् किमपि करणीयं नास्ति भवतः कामनानां नियन्त्रणं भवान् करोतु किमर्थं भवतः मनशान्तिनिमित्तं भवान् मनश्शान्तिः नास्ति सन्तोषः नास्ति आनन्दः नास्ति इति प्रयाणं करोति चेत् प्रयोजनं नास्ति एतादृशमार्गेण गच्छति चेत् एतत् कदापि न मिलति तत् प्राप्तुम् एकः एव मार्गः सन्यासः सन्न्यासः इत्युक्ते झटिति मनसि अन्य चिन्तनं न भवतु सर्वं गृहं त सर्वं त्यक्त्वा अहं काषायवस्त्रं निरुद्राक्षमालां स्वीकृत्य कुत्रापि आश्रमं गत्वा वासं करोमि न तद् न तस्य तादृश कोऽपि अर्थः नास्ति तेन किमपि कर्तुं न शक्यते भवन्तः कास् कस्मिन्नपि आश्रमे पश्यतु ते काषायवस्त्रमेव धरन्ति किन्तु कति रूप्यकाणाम् अहं परिहासार्थं न वदामि यस्य क्रैस्तवजनाः तेषां चर्च् मध्ये सन्ति कथं कथं कथं वस्तूनाम् उपयोगं करोति किल अहं तेषां विषये अहम् अधिकं न जानामि तस्मात् अहम् उक्तवान् अन्यथा तेषां हस्ते विद्यमानं दूरवाणी पश्यतु तेषां कार्यानानि पश्यतु ते किं सन्यासं कुर्वन्ति किं त्यक्तवन्तः तेषां परिहासः अस्माभिः करणीयः नास्ति अस्माभिः सन्यासं किम् इति ज्ञातुं तेषां दर्शनं न करणीयम् इति उक्तवान् अनन्तरमेव न वक्तव्यो एते सर्वे सन्यासिनः किं प्रयोजनं ते सन्यासिनः एव न सन्यासी इत्युक्ते गीताया स्पष्ट कुत्रापि न उक्तवान् तत्र न्यायशास्त्रे इति चिन्तयामि बहु सम्यक् वदति जडी मुण्डी शिघी वाबि कोऽपि भवतु पञ्चविंशतितत्त्वज्ञः सः मोक्षं प्राप्नोति यः पञ्चविंशतितत्त्वानि सम्यक् जानाति पञ्चविंशतितत्त्वानि इत्युक्ते पञ्च इन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राः अनन्तरं ततः पञ्चीकरणरूपेण कथं मनः बुद्धि अनन्तरम् आत् किं वदामि आत्मा आत्मा इत्युक्ते तस्य पूर्वं स्टेप् स्टेप् बुद्धिपर्यन्तम् आगच्छति किल बुद्धि मनः इन्द्रियाणि इन्द्रियाणां पूर्वं पञ्चतन्मात्राः पञ्चतन्मात्राणां पूर्वम् अस्माकं कर्मेन्द्रियाणि एतत् सर्वं मिलित्वा पञ्चविंशतितत्त्वानि सन्ति तत्त्वमित्युक्ते तस्मिन् विषये ज्ञानं तद् यः अवगच्छति अवगच्छति मीन्स् कः अर्थः यः पठति इति न यस्य यस्य ज्ञानं भवति तस्मिन् विषये काम इति वयं न ज्ञातवन्तः काम इति वयं पुस्तके पठामः तद् न काम किम् इति यः अवगच्छति क्रोधः किम् इति कः अवगच्छति त्यागः कः अवगच्छति त्यागः तत्र सम्भवति तस्य सः एव सन्न्यासी जडि भवतु मुण्डि भवतु शिखि भवतु वापि इत्युक्ते पूर्वकालस्य वदति जडि इत्युक्ते जडामर्दनं करोति मुण्डि इत्युक्ते मुण्डनं करोति सन्यासिमध्ये भिन्नं भिन्नमस्ति किल केचन जनाः जडां वर्धयन्ति केचन जनाः शिखां स्थापयन्ति केचन जनाः मुण्डनं करोति कोऽपि भवतु तस्य एतस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति मुच्यन्ते नात्र संशयः सः मोक्षं प्राप्नोति इति अत्र वदति अप अत्र किम् अस्ति अत्र एतस्य कः कथनं किम् अस्ति एतस्य कथनमस्ति अस्माकम् अन्तरङ्गस्य अवगमनम् अस्माभिः करणीयं मम किमर्थं दुःखं मम किमर्थं सन्तोषः मम दुःखस्य सन्तोषस्य कारणं किम् मम दुःखस्य सन्तोषस्य कारणं किम् इति मया चिन्तनं करणीयम् अहं तस्मिन् विषये कदापि न चिन्तयामि तस्य विषये केचन चिन्तितवन्तः अहं पूर्वं यदुक्तवान् वेस्टर्न् जनाः अपि चिन्तनं कृतवन्तः ते किं चिन्तनं कृतवन्तः तेषु अपि बहवः ऋषितुल्याः आसन् किन्तु तेषां चिन्तनं कथम् अभवत् एकैक सैण्टिस्ट् अपि तादिन तथैव किल एकैक सैण्टिस्ट् अपि एकैककामपूरणाय वस्तूनि कृत्वा दत्तवान् अन्यत् गत्वा तेषां तस्मिन् मार्गे गत्वा गत्वा अन्य केचन नूतन किम् अभवत् नूतननूतनकाम उत्पादनप्रक्रिया अभवत् वयं कस्मिन् लोके इदानीं जीवनं कुर्मः इले टाउन अथवा ग्रामः किल विल्लेज् ग्रामः विल्लेज् टौन् मध्ये कः भेदः वनम् इति किमर्थम् उक्तवान् महर्षिजनाः वने वासं कृतवन्तः भवन्तः चिन्तयन्तु विलेज मध्ये अस्माकं ग्रामे यथार्थग्रामसङ्कल्पे गान्धीजी उक्तवान् ग्रामेषु भारतं जीवति इति किल तादृशग्रामसङ्कल्पे यथार्थग्रामे जीवनं करोति चेत् कः लाभः इय प्रकृति सह सम्बन्धः एकं द्वितीयम् इच्छाः न्यूनं न्यूनं भवति किल भवन्तः भवत्सु के के ग्रामे वासं कृतवन्तः अहं ग्रामे आसम् अहं जानामि तस् भवन्तः अपि अहं चिन्तयामि बहवः ग्रामे वासं कृतवन्तः यदा भवान् ग्रामे वासं कुर्वन् आसीत् भवतः अभिलाषाणां बहु परिमितिः अस्ति किल अस्माकम् इच्छानां बहु परिमितिः भवति लघु लघु लघु इच्छाः एव भवन्ति अस्माकं यदा वयं नगरजीवनं प्रति आगतवन्तः नगरात् महानगरं प्रति आगतवन्तः महानगरात् एतादृशराज्यं प्रति आगतवन्तः समानम् अस्माकं किं वर्धनम् अभवत् एकैकविषयं स्वीकरोतु तत्र यदा वयं वासं कृतवन्तः स्म वस्तूनां विषये धनविषये धनं तु बहु सरलम् अवगन्तुम् एतावन्ति रूप्यकाणि सन्ति चेत् मम आनन्दः इति वयं चिन्तितवन्तः किल कालान्तरे यदा वयम् अग्रे अग्रे गतवन्तः कम्प्यूटर् पठितवन्तः अथवा डाक्टर् अभवत् सन्तृप्तिः अस्ति वा तत्र इदानीं वयं चिन्तयामः स्वयं स्वयम् अस्माभिः चिन्तनीयम् अत्र सर्वं तदर्थं बहुत्तम अवसरः अस्ति चिन्तयितुं मया चिन्तनीयम् एताव यत् धनमहम् अद्य प्राप्नोति एतावत् प्राप्तुं मम ज्ञानमस्ति वा स्वयमेव मया अहं तु चिन्तयामि यदा कदापि किल एतावत् सुखम् एतावत् धनं प्राप्तुं वस्तुतः मम किम् अस्ति किन्तु वयं कदापि तादृशं न चिन्तयामः वयं किं चिन्तयामः सः तत् प्राप्नोति एषः एतावत् प्राप्नोति किल सः अन्यत् प्राप्नोति एवमेव गत्वा गत्वा कुत्र समापनमस्ति एतस्य किमर्थम् उक्तवान् ग्रामनगरयोः मध्ये सः भेदः अस्ति जीवनस्य एक सोशियल् सेटप् मध्ये ते पूर्वं तत् कृतवन्तः यदा वनं गच्छति इति चिन्तयतु वनप्रस्थं वनं गच्छति जीवनार्थं किं भवति अभिलाषाः मन्दं मन्दं न्यूनं न्यूनं न्यूनं न्यूनं भवति एक प्राक्टीस् एव तेन कारणेन एव भवति इति किमपि नास्ति किन्तु तः एकः अभ्यासः तेन तादृशरीत्या अभ्यासं कुर्वन्तः अन्य इच्छानां न्यूनीकरणं यदा भवति तदेव अहम् उक्तवान् ईस्टर्न् अप्रोच् इत्युक्ते भारतस्य सर्वम् अप्रोच् किम् अस्ति कामन इति भवति किल अन्तरङ्गे इच्छा इति भवति किल तस्य एव न्यूनीकरणं करोतु भवान् इच्छायाः पूरणं करोति चेत् एकम् इच्छाः पुनः पुनः भिन्नभिन्न इच्छाः भवन्ति इच्छानां वर्धनं भवति अथवा इच्छानाम् उत्पादनार्थं भिन्नकार्याणि कुर्वन्ति तत्र किन्तु यत्र भवान् इच्छायाः एव निराकरणाय मन्दं मन्दं प्रयत्नं करोति इच्छाः यदा गच्छन्ति तदानीं किं भवति मनः शान्तं भवति तदा तद् किमपि वस्तुमध्ये अस्माकम् इच्छा न सर्वं लोके भवति अस्माकम् इच्छा न भवति तत्र मम एतावत् पर्याप्तम् इति एकः मनः आगच्छति तत्र एकः आनन्दः आगच्छति तदा स्वस्य अद्य यत् गृहमस्ति तत्र आनन्दः भवति सत्यम् अद्य यत् धनमस्ति तत्र आनन्दः भवति अद्य यत् ज्ञानमस्ति ज्ञानं मीन्स् अहम् अन्यत् विषये वदामि सामान्य किं वदामि किं किं पठितवन्तः तस्मिन् विषये आनन्दः भवति सर्वविषये मह्यं यत् अस्ति तत्र वयम् आनन्दं प्राप्तुं शक्नुमः कदा मनः यदा तिष्ठति मनः तिष्ठति इत्युक्ते मनः शुद्धं भवति तदा अस्माकं प्रज्ञा अपि स्थिरा भवति तदा द्विविध अप्रोच् विषये तस्मिन् श्लोके उक्तं तावदेव अस्ति तद् अस्माभिः अवगन्तव्यं तस्य उदाहरणमपि दत्तवान् कथं तादृशजनाः भवन्ति एकवारं श्लोकम् उक्त्वा समापयामः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायम् प्रविशन्ति सर्वे तद्वत्कामायम् प्रविशन्ति सर्वे न कामकामी सशान्तिमाप्नोति न कामकामी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः